ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ຈຳປາທອງ ແລະ ໄຊຍາ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະເໜີທ່ານມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ປາໃນນ້ຳງາ ແຂວງຫົວພັນ ຕາຍຫຼາຍ ອາດຈະເປັນຍ້ອນຟາມລ້ຽງໝູຂອງຈີນ ປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນລົງມາໃສ່ ລາວເປີດປີທ່ ອງທ່ຽວ ແຕ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຍັງບໍ່ສະດວກ ປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທຸກຍາກຍ້ອນເງິນເຟີ້ ແລະ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງ ມອບດິນລັດເຂດສະຖານີລົດໄຟລາວຈີນ ແຕ່ລະແຫ່ງໃຫ້ກະຊວງໂຍ ທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງຄຸ້ມຄອງ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ ປາຕາຍເປັນຝູງຫຼາຍກວ່າ 230 ກິໂລ ຢູ່ນ້ຳງາ ໃນເຂດສະຫງວນວັງໄຮ ບ້ານວັງໄຮ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ເຊິ່ງຊາວບ້ານຜູ້ ທີ່ເຫັນເຊື່ອວ່າ ເປັນຍ້ອນຟາມໝູຂອງຈີນທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕົ້ນນ້ຳງາ ໃນເຂດບ້ານເມືອງງາ ປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນຈາກການລ້າງຄອກໝູລົງມາໃສ່ ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານເດືອດຮ້ອນ ເພາະບໍ່ສາມາດໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ກິນປາໄດ້ຄືເກົ່ າ ດັ່ງຊາວບ້ານຜູ້ເຫັນປາຕາຍເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 26 ມົກກະລານີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າອັນ ເຮັດຟາມໝູຢູ່ອັນຕົ້ນນ້ຳຫັ້ນນ່າ ເອົາອັນນ່າ ສານຂ້າເຊື້ອຂ້າຫຍັງຫັ້ນ ລ້າງຄອກໝູເພິ່ນຫັ້ນນ່າ ໄຫຼລົງໃສ່ແມ່ ນ້ຳຫັ້ນນ່າ ແລ້ວໄຫຼລົງປາແລ້ວຕາຍເນາະ ສອງສາມວັນກ່ອນຫັ້ນແຫຼະ ຕາຍລົງຢູ່ບ້ານຫັ້ນ ລົງວັງສະຫງວນຢູ່ບ້ານຫັ້ນແຫຼະ ປະມານຢູ່ 3 ກິໂລແມັດນີ້ແຫຼະ ກາຍບ້ານລົງອີກ 10 ປາຍຫຼັກນີ້ແຫຼະ ຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ເຂ ດນັ້ນນາງໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ພາຍຫຼັງເກີດເຫດການປາຕາຍຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ ກໍມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊາວບ້ານຫຼາຍ ເພາະບໍ່ສາມາດເອົາປາມາກິນໄດ້ຕາມປົກກະຕິອີກ ສ່ວນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ປາຕາຍນັ້ນ ນາງກໍເຊື່ອວ່າ ເປັນຍ້ອນການປ່ອຍນ້ຳເສຍຂອງຟາມລ້ຽງໝູນັ້ນ ເພາະພວກເຂົາບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊາວບ້ານ ແມ່ນແລ້ວ ແຖວອັນ ແຖວທາງວັງໄຮຫັ້ນກະເອົາຢ່າງຍາກ ກໍບໍ່ມີແລ້ວ ຄືວ່າບໍ່ມີ ບ່ອນຫາແລ້ວເນາະ ປ່ອຍນ້ຳເສຍ ເພາະວ່າອັນນັ້ນເດ ນ້ຳເສດຂອງອັນ ເປັນເສດຂີ້ໝູ ເພິ່ນລ້ຽງໝູ ອັນ ໝູເພິ່ນຫຼາຍຫັ້ນນ່າ ເພິ່ນແຫຼະ ປາຕາຍໝົດເລີຍ ບໍ່ກິນໄດ້ນະ ໂຕປານັ້ນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ ຄຽງອີກນາງໜຶ່ງ ກໍເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ ເຖິງເລື່ອງຝູງປາຕາຍຢູ່ວັງສະຫງວນວັງໄຮນັ້ນວ່າ ມີຜົນກະທົບໃສ່ແຕ່ພຽງບາງບ້ານ ຫຼາຍບ້ານຍັງສາມາດຫາປາໄດ້ຕາມປົກກະຕິຢູ່ ແຕ່ເລື່ອ ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ປາຕາຍນັ້ນ ນາງກໍບໍ່ທັນຮູ້ວ່າເປັນຍ້ອນຫຍັງກັນແທ້ ຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊີ້ແຈງກ່ອນ ເຮົາບໍ່ໄດ້ໄປນຳນ່າ ເຫັນແຕ່ຂ່າວລົງເຟສ ແຕ່ວ່າເຂົາຫາປາຢູ່ນັ້ນແຫຼະ ຊ່ວງນີ້ທີ່ເຂົາເລີຍ ຍັງ ຊື້ປາບໍ່ຍາກ ອັນນັ້ນເປັນຊ່ວງບ້ານໜຶ່ງຊື່ໆ ອັນນັ້ນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງວຽງໄຊທ່ານໜຶ່ງ ທີ່ຮູ້ເຫັນປາຕາຍຫຼວງຫຼາຍຄືແນວນັ້ນ ເວົ້າວ່າ ໜ້າຈະເປັນຍ້ອນການປ່ອຍນ້ຳເສຍຈາກຟາມໝູຂອງຈີ ນ ທີ່ຢູ່ເທິງສາຍນ້ຳງາ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີການສະຫຼຸບສາເຫດຄັກແນ່ເທື່ອ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ໄປເອົາຕົວຢ່າງນ້ຳນັ້ນໄປວິໄຈ ພ້ອມທັງສັ່ງຫ້າມຊາວບ້ານບໍ່ໃຫ້ບໍລິໂພກປາຕາຍ ແລະ ງົດໃຊ້ນ້ຳນັ້ນໃນໄລຍ ະນີ້ກ່ອນ ເຮົາກໍຄາດວ່າ ອັນນັ້ນແຫຼະ ຜົນກະທົບເນື່ອງຈາກອັນນັ້ນແຫຼະ ຟາມໝູຢູ່ທາງເທິງ ຈັ່ງວ່າເນາະ ບັດນີ້ກໍບໍ່ທັນຮູ້ນຳ ມັນທາງເມືອງເຂົານະ ເຂົາເຮັດຫັ້ນແຫຼະ ຊ່ວງນີ້ເຂົາແຈ້ງສິບໍ່ໃຫ້ອັນ ບໍລິໂພກປາຫັ້ນ ນະ ບໍ່ໃຫ້ອັນ ໃຊ້ນ້ຳ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ຖາມໄປຍັງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫົວພັນ ເພື່ອຂໍຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ແຕ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບພຽງແຕ່ວ່າ ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຊອກຫາສາເຫດປາຕາຍຢູ່ ຍັງບໍ່ສາມາດເວົ້າຫຍັງໄດ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຫົວພັນ ນາງໜຶ່ງ ກໍເວົ້ າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 26 ມົກກະລານີ້ວ່າ ສາເຫດຝູງປາຕາຍໃນແມ່ນ້ຳງານັ້ນ ຍັງບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນຄັກແນ່ເທື່ອ ທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ທັນປະສານງານມາ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຂໍ້ມູນແນວໃດ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຍັ ງບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ ກ່ຽວກັບສາເຫດອັນແທ້ຈິງຂອງປາຕາຍນັ້ນ ມັນກະຊິແມ່ນແນວນັ້ນ ສາເຫດ ແຕ່ວ່າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແນວ ອັນ ກະສິກຳບໍ ຫຼືວ່າຊັບພະຍາກອນເນາະ ບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນ ອັນ ຄົ້ນຄວ້າດຽວ ໄປກວ ດກາແນວໃດເຮົາຊ້ຳຫັ້ນ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍບໍ່ໄດ້ປະສານມາເນາະ ວ່າໄປເອົາຂ່າວແນວໃດຫັ້ນ ຍັງບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນຊ້ຳ ກ່ອນໜ້ານີ້ກໍເຄີຍເກີດຝູງປາຕາຍຫຼວງຫຼາຍຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ເປັນຕົ້ນເມື່ອວັນທີ 22 ພຶດສະພ າ 2023 ປາຕາຍຫຼາຍປະມານ 1,200 ກິໂລ ຢູ່ 3 ຈຸດໃນສາຍນ້ຳຊຳ ເຂດເມືອງຊຳໃຕ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ 2 ມື້ ທາງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫົວພັນ ກໍໄດ້ຖະແຫຼງຢ່າງເປັນທາງກ ານວ່າ ສາເຫດທີ່ໃຫ້ປາຕາຍ ແມ່ນເປັນຍ້ອນການລ້າງອຸໂມງຢູ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສິງ ທີ່ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳເສຍລົງນ້ຳຊຳ ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳເສຍຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຫາຍາກກໍໄດ້ຮົ່ວໄຫຼ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳເສຍໄຫຼລົ ງນ້ຳຊຳ ແຕ່ກໍບໍ່ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ມີການລົງໂທດ ຫຼື ປັບໃໝເຈົ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານັ້ນຫຼືບໍ່ ຫຼັງຈາກເກີດເຫດການນັ້ນແລ້ວ ທາງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫົວພັນ ກໍໄດ້ຮຽກ ຮ້ອງໄປຍັງບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະການຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດແຂວງຫົວພັນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມມາໂດຍຕະຫຼອດ ແຕ່ກໍຍັງມີການປ່ອຍນ້ຳເສຍລົງໃສ່ແ ມ່ນ້ຳມາເລື້ອຍໆ ດັ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕື່ມອີກໃນເຫດການເທື່ອຫຼ້າສຸດນີ້ ໃນວັນທີ 25 ມົກກະລາ ປີ 2024 ຍານາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກ່າວໃນກອງປະ ຊຸມລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນຄັ້ງທີ 27 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ລວມເຖິງກ ານໄປມາຫາສູ່ຂອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ສະເພາະການຮ່ວມມືແຕ່ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແຕ່ຍັງມີການຮ່ວມມືຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນຕື່ມອີກ ໃນສະພາບຕົວຈິງ ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດລາວ ພັດຍັງມີຫຼາຍປະການທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 26 ມົກກະລາ ປີ 2024 ວ່າ ສຳລັບ ອ່າ ອຸປະສັກຢູ່ບ້ານເຮົານີ້ ມັນກະ ກະມີຫຼາຍຢູ່ ສິ່ງທ້າທາຍເນາະ ກະອັນດັບແລກກະຄືວ່າ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານເຮົານີ້ ກະມີບາງຈຸດ ບາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວກະບໍ່ທັນສະດວກປານໃດ ສອງ ກະການບໍລິການນີ້ ກະຄັນທ ຽບໃສ່ຄືຢ່າງໄທເນາະ ມັນ ຂອງເຮົາມັນກະຍັງ ຍັງ ຍັງບໍ່ສະດວກເນາະ ປານໃດເນາະ ເພາະວ່າ ອັນທີ່ວ່າ ລ່າງເຈັດ ປັດຈຸບັນນີ້ ບ້ານເຮົານີ້ກໍຂາດແຄນແຮງງານນະ ເພາະວ່າແຮງງານໄປທາງຄົນຫຼາຍເນ າະ ບາງຮ້ານອາຫານນີ້ກໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ຜ່ານມາ ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດລາວຍັງມີບັນຫາເລື່ອງການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນບໍ່ຄົບຖ້ວນ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົ ມ ແລະ ອົງຄວາມຮູ້ດ້ານການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ທັນມີພຽງພໍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຜັກດັນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິການຂອງປະເທດລາວໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບ ປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນ ຍັງເປັນຂໍ້ທ້າທາຍ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜູ້ດຽວກັນນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ
ມັນ ມັນມີບາງຢ່າງກະສະດວກ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຈະມາເພີ່ມ ອັນນ່າ ທຸລະກິດບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວເດ ມັນກະ ຖານບໍລິສັດອາດຈະມີຫຼາຍ ແຕ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຕົວຢ່າງວ່າມີລົດຕູ້ຄັນໜຶ່ງກໍ ສາມາດເປັນທຸລະກິດນຳທ່ຽວໄດ້ຊີ້ນະ ໄກ້ນຳທ່ຽວກັບພະນັກງານຂັບລົດອາດຈະເປັນຄົນດຽວກັນເລີຍຊີ້ນະ ນັ້ນແຫຼະ ຂໍ້ມູນເອີ້ນວ່າ ມັນ ມັນເອີ້ນວ່າພະນັກງານຜູ້ໜຶ່ງນີ້ນະ ສົມມຸດວ່າທັງເປັນໂຊເຟີຂັບລົດ ທັງ ເປັນທັງໄກ້ນຳທ່ຽວ ສົມມຸດວ່າໄປແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຫຼວງພະບາງ ລົດຕູ້ໄປແລ້ວກໍສາມາດ ຄື ວ່າໄປເລີຍຊີ້ນະ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວຂະໜາດໃຫຍ່ຈະມີໄກ້ນຳທ່ຽວຫຼາຍພາສາ ແຕ່ຖ້າຫາກເປັນບໍ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ເຊິ່ງມີຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ພັດບໍ່ທັນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດການທ່ອງທ່ຽວແບບມືອາຊີບເທື່ອ ອີກທັງປັດຈຸບັນໄກ້ນຳທ່ຽວບາງພາສາ ຍັງບໍ່ທັນມີພຽງພໍຕໍ່ຄ ວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພໍເທົ່າໃດ ດັ່ງພະນັກງານນຳທ່ຽວຢູ່ວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ຖ້າເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່ຫັ້ນ ມັນຈະມີໝົດໄກ້ນຳທ່ຽວແຕ່ລະພາສາ ເຂົາເຈົ້ າຈະແບ່ງເປັນທັງສ່ວນໆ ເປັນພາສາເຢຍລະມັນ ອີຕາລີ ຫຼື ອັງກິດ ຊີ້ນະ ຈີນ ເກົາຫຼີ ຈັ່ງຊີ້ນະ ໂດຍບໍລິສັດນ້ອຍໆ ຄືອ່າ ໜ່ວຍບໍລິການຄືເວົ້າພາສາອັງກິດຢ່າງດຽວ ເພາະວ່າຄ່າໝາຍເຖິງນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນນີ້ ທີ່ຮູ້ພ າສາຈີນມັນກໍມີຫຼາຍ ແຕ່ວ່າພາສາເກົາຫຼີນີ້ມັນກໍຢາກຂາດຂາງເຂີນ ເພາະວ່າພາສາເກົາຫຼີບາງຄົນກໍບໍ່ສົນໃຈຮຽນ ບາງຄົນເຂົາກໍວ່າຮຽນຍາກເນາະ ມັນກໍລະບໍ່ມີທີ່ວ່າເປັນໄກ້ເວົ້າພາສາເກົາຫຼີໄດ້ຫັ້ນນ່ າ ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດລາວຈະມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແຕ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຍັງຄົງເດີນທາງໄປແຕ່ສະເພາະສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດຕົວເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງ ເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນໜຶ່ງເປັນຍ້ອນທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງບໍ່ທັນດຳເນີນການປະຊາສຳພັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃນເຂດນອກເມືອງ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງສາທາລະນະຊົນພໍເທົ່າໃດ ດັ່ງຜູ້ປະກອບກ ານເຮືອນພັກຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ກ່າວວ່າ ມີຫຼາຍໆອັນ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນມາ ເພາະວ່າສ່ວນໃຫຍ່ທາງບ້ານເຮົາສິເປັນນ້ຳຕົກເດ ກໍຫຼັກໆກໍຈະເປັນນ້ຳຕົກ ຄົນປະເພດບ້ານເຮົານັ້ນ ແຫຼະ ອັນ ອັນໂຄສະນາສື່ຫຍັງຕ່າງໆກໍ ຈະເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນແຫຼະ ສ່ວນ ອືມ ຄັນ ຄັນ ຄັນເຂດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ໆໆນີ້ ເຮົາກໍບໍ່ທັນສະດວກນຳເສັ້ນທາງ ເພາະວ່າຫຼັກໆບ້ານເຮົາ ມັນ ມັນ ມັນຍັງຂາດຢູ່ເສັ້ນທາງ ທີ່ຜ່ານ ມານັກທ່ອງທ່ຽວໄທໄດ້ເດີນທາງມາທ່ຽວພາຍໃນຫຼາຍເມືອງ ແລະ ຫຼາຍແຂວງທົ່ວປະເທດລາວຫຼາຍກ່ອນໝູ່ ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າກໍຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເອົາໃຈໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ລະບົບ ຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່

ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທາງເໜືອມັນກໍຊິເປັນທາງເຊື່ອມກັບທາງລົດໄຟລາວຈີນ ແຕ່ວ່າເຮົານັ່ງລົດໄຟໄປລົງສະຖານີໃດນີ້ ບາງທີມັນກໍບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ລົດຂົນສົ່ງ ເປັນຕົ້ນລົດຕູ້ ຫຼື ລົດບໍລິການຫຍັງບໍ່ ທີ່ມັນຕ້ອງເໝົ າລົດໄປ ເພື່ອຊິອອກຈາກສະຖານີໄປເມືອງນັ້ນໆ ປະມານນີ້ ແລະ ກໍຮູ້ສຶກວ່າຖະໜົນທາງພາກເໜືອນີ້ ມັນກໍຍັງບໍ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການຂັບລົດທ່ອງທ່ຽວ ກໍຄືທາງເລືອກຕອນນີ້ມັນກໍມີແຕ່ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເຊິ່ງບາງ ເທື່ອພວກເຮົາຢາກໄປທ່ຽວກໍຈອງປີ້ບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າລະບົບຍັງບໍ່ເອື້ອໃຫ້ກັບການຈອງລ່ວງໜ້າກັບຄົນພາຍນອກປານໃດ ໃນສ່ວນຂອງຖະໜົນຫົນທາງທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ ຈະມີບາງເສັ້ນທີ່ສາມ າດເດີນທາງໄດ້ສະດວກສະບາຍ ໂດຍຖະໜົນຫຼາຍເສັ້ນທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ຍັງບໍ່ປອດໄພພໍປານໃດ ດັ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວໄທໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ
ອ່າ ທາງແຂວງຈຳປາສັກກັບສະຫວັນນະເຂດນີ້ກໍຊິມີຖະໜົນຫຼັກຢູ່ ມັນກໍບໍ່ ບໍ່ເຊື່ອມໄປ ໄປເມືອງນ້ອຍນະ ມັນຈະເຊື່ອມໄປແຕ່ຊາຍແດນທີ່ ນັກທ່ອງທ່ຽວໄທກ່າວຕື່ມວ່າ ທາງແຂວງຈຳປາສັກກັບສະຫວັນນະເຂ ດກໍຊິມີຖະໜົນຫຼັກຢູ່ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມເມືອງນ້ອຍ ມັນກໍເຊື່ອມແຕ່ຊາຍແດນທີ່ຢູ່ໄກໆ ແລ້ວກໍມີຖະໜົນມັນນ້ອຍ ບໍ່ຄ່ອຍສະດວກໃນເວລາເດີນທາງ ທັງທີ່ມັນເປັນເມືອງຫຼັກຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງສ ະຫວັນນະເຂດ ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄືເວລາເດີນທາງຍາມກາງຄືນໃນປະເທດລາວ ທາງໃຕ້ນີ້ ທາງຂັບລົດນີ້ມັນກໍສ່ຽງອັນຕະລາຍ ເພາະວ່າຖະໜົນຫົນທາງມັນກໍບໍ່ຄ່ອຍມີໄຟປານໃດ ແລ້ວກໍເສັ້ນຈະລາຈອນກໍບໍ່ຄ່ ອຍຊັດເຈນ ສຳລັບກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນຄັ້ງທີ 27 ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກອງປະຊຸມທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນປະຈຳປີ 2024 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 22-26 ມົກກະລາ ປີ 2024 ນີ້ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຊອກ ຫາແນວທາງຄວາມຮ່ວມມືດ້ານນະໂຍບາຍທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດສະມາຊິກໃນພາກພື້ນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຂະຫຍາຍການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານການສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຂອງແຕ່ລະປະເທດ ປະສານການຮ່ວມມື ແລະ ປະຊາສຳພັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສາທາລະນະໄດ້ຮັບຮູ້ ອີງຕາມການລາຍງານກ່ຽວກັບຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນກຸ່ມ ປະເທດອາຊຽນໃນປີ 2023 ລະບຸວ່າ ປະເທດລາວມີນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ຽວຈຳນວນ 2.4 ລ້ານຄົນ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຮອງມາຈາກປະເທດພະມ້າທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 1 ລ້ານຄົນ ສ່ວນປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດມາເລເຊຍມີນັກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 28 ລ້ານ ແລະ 26 ລ້ານຄົນຕາມລຳດັບ ສຳລັບທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄາດວ່າໃນປີ 2024 ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ ຽວປະເທດລາວປະມານ 2.5 ລ້ານຄົນ
ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີພາກພາສາລາວ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່
ປີ 2023 ແຂວງອັດຕະປືມີຄອບຄົວທຸກຍາກ 11,745 ຄອບຄົວ ກວມເອົາ 38 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ ແລະ ໃນປີ 2024 ນີ້ ແຂວງອັດຕະປືຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງ 2,823 ຄອບຄົວ ໃນນັ້ນ ເມືອງໄຊເສດຖາ 634 ຄອບຄົ ວ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ 403 ຄອບຄົວ ເມືອງສະໜາມໄຊ 756 ຄອບຄົວ ເມືອງຊານໄຊ 800 ຄອບຄົວ ແລະ ເມືອງພູວົງ 230 ຄອບຄົວ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງທ່ານ ສູນລະຄອນ ແກ້ວວຽງຄຳ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນແຂວງອັດຕະປື ຕໍ່ສື່ມວນຊົນລາວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ການທີ່ແຂວງອັດຕະປືມີຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼວງຫຼາຍຄືແນວນັ້ນ ກໍຍ້ອນວ່າເງິນກີບເຟີ້ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ເມື່ອ 2-3 ປີກ່ອນ ກ່ອນຈະພົ້ນທຸກໄດ້ ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຕ້ອງມີລ າຍໄດ້ປີໜຶ່ງ 5 ລ້ານ 6 ແສນກີບ ແຕ່ປັດຈຸບັນຕ້ອງມີລາຍໄດ້ເຖິງ 14 ລ້ານ 5 ແສນກີບ ຈຶ່ງຈະພົ້ນທຸກໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບເຖິງ 3 ເທົ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງອັດຕະປື ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸ ເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 26 ມົກກະລານີ້ວ່າ ສະພາບໂຕຈິງຢູ່ແຂວງນີ້ມີບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດ ອັນເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພົ້ນທຸກ ຫຼື ບໍ່ພົ້ນທຸກໄດ້ ເປັນຕົ້ນ ເລື່ອງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ການ ນຳສິນຄ້າທີ່ຜະລິດບໍ່ໄດ້ຢູ່ແຂວງເຂົ້າມາ ກໍເປັນບັນຫາທ້າທາຍບໍ່ໜ້ອຍ ຄືການປະເມີນເຮົານີ້ ເປັນຕົ້ນວ່າ ອັດຕາແລກປ່ຽນນີ້ກະເປັນສິ່ງທ້າທາຍໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຮົາ ອັນນີ້ ບໍ່ພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ເ ຂົາກຳນົດໃນສາມສີ່ແປດຫັ້ນແມ່ນ 5 ລ້ານ 6 ແມ່ນ ແມ່ນພົ້ນທຸກເນາະ ແຕ່ວ່າມາປັດຈຸບັນນີ້ 5 ລ້ານ 6 ແຕ່ກີ້ແມ່ນເປັນເງິນໂດລາຫັ້ນແມ່ນ ເຈັດ ເຈັດຮ້ອຍເນາະ ຕາມ ຕາມມາດຖານເຮົາຢູ່ຫັ້ນຫັ້ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າມາດ ຽວນີ້ ດຽວນີ້ 700 ມັນຖືກທໍ່ໃດເນາະ ລະກະເລື່ອງການ ອ່າ ສົມມຸດວ່າຄືຄອບຄົວຜ່ານມາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເປັນຄອບຄົວຕົວແບບແລ້ວ ໃນການປູກການລ້ຽງຈັ່ງຊີ້ ບັດມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ເນາະ ດ້ານເສດຖະກິດມັ ນ ອັນນີ້ ລະກະເລື່ອງລະບົບການ ຄືການນຳເຂົ້າເຄື່ອງ ເປັນຕົ້ນວ່າ ບາງຢ່າງເຮົາຜະລິດເອງບໍ່ໄດ້ຫັ້ນເນາະ ມາໃສ່ ກະທົບໃສ່ການປູກການລ້ຽງນີ້ມັນກໍ ເປັນ ເປັນອັນໜຶ່ງວ່າຊັ້ນຊະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ປະຊາຊົນ ຢູ່ແຂວງນີ້ເວົ້າວ່າ ການທີ່ແຂວງອັດຕະປືຍັງມີຄົນທຸກຍາກຫຼາຍ ກໍເປັນຍ້ອນມີສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼາຍຢ່າງ ລວມທັງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ປະຊາຊົນບໍ່ມີທີ່ດິນທຳກິນ ເຊິ່ງ ເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈະພົ້ນທຸກ ຫຼື ບໍ່ພົ້ນທຸກໄດ້ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ກໍເວົ້າໃນທຳນອງດຽວກັນວ່າ ບັນຫາເສດຖະກິດ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ຄ່າຄອງຊີບແພງ ເຮັດໃຫ້ເ ມືອງນີ້ຍັງບໍ່ຖືກປະກາດເປັນເມືອງພົ້ນທຸກເທື່ອ ແລະ ວ່າ ທີ່ດິນທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນມີຈຳກັດ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ພົ້ນທຸກໄດ້ ທີ່ດິນສະຫງວນບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນທຳການຜະລິດ ແຕ່ເມື່ອພວກບໍລິສັດມາເຮັດ ພັດບໍ່ຫວ ງບໍ່ຫ້າມ

ນອກຈາກບັນຫາທີ່ວ່ານັ້ນແລ້ວ ປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊນາງໜຶ່ງ ກໍເວົ້າໃນມື້ວັນທີ 26 ມົກກະລານີ້ວ່າ ປະຊາຊົນໃນເມືອງນີ້ຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາໄພແຫ້ງແລ້ງ ນ້ຳບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ກາ ນຜະລິດບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ປະຊາຊົນມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ ກໍມີຢູ່ລາຍຮັບ ແຕ່ວ່າໜ້ອຍ ມີບໍ່ຫຼາຍຮັບ ສ່ວນຫຼາຍນ້ຳຫັ້ນມັນບໍ່ພຽງພໍ ມັນ ແຫ້ງແລ້ງ ເມື່ອ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຫົດນ້ຳຫັ້ນມັນກະບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ ແຂວງອັດຕະປືອີກຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ຢູ່ໃນແຂວງນີ້ແມ່ນເມືອງຊານໄຊທຸກຍາກກວ່າໝູ່ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການທຶນຮອນກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານການຜະລິດທີ່ຈຳເປັນ ທຶນຮອນທີ່ວ່ານັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງອັດຕະປື ທ່ານດຽວກັນນັ້ນເວົ້າວ່າ ຈະຖືກນຳໃຊ້ສຸມໃສ່ວຽກງານກະສິກຳຫຼາຍກວ່າໝູ່ ໂດຍສະເພາະການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ໂຕເລັ່ງໃສ່ນີ້ແມ່ນ ສ່ວນຫຼາຍກະແມ່ນເວົ້າເລື່ອງວຽກການປູ ກ ການປູກ ການລ້ຽງ ການອີ່ສັງເຮົານີ້ແຫຼະ ຄອບຄົວແລ້ວກະ ຫຼືວ່າດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງມີອີ່ສັງ ໂຕນີ້ຫັ້ນແມ່ນເຮົາຈະໄດ້ເອກະພາບກັບເມືອງ ວ່າມັນເໝາະສົມ ບ້ານໃດຊິເໝາະສົມເຮັດອີ່ຫຍັງວ່າຊັ້ນຊະ ດ ຽວນີ້ ອ່າ ຫົວໜ້າໄດ້ລົງໄປຂຽນແຜນພັດທະນາວ່າຊັ້ນຊະ ກ່ຽວກັບທຶນພັດທະນາຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ທ່ານ ສູນລະຄອນ ແກ້ວວຽງຄຳ ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ 2 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ປີ 2024 ແຂວງອັດຕະປືໄດ້ຮັບແຈ້ງງົບປະມານແຜນການລົງທຶນຂອງລັດເບື້ອງຕົ້ນ ສະເພາະທຶນປົກກະຕິມີຈຳນວນ 13 ຕື້ 500 ລ້ານກີບ ໃນນີ້ ບ້ວງທຶນພັດທະນາຊົນນະບົດລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກມີ 2 ຕື້ 350 ລ້ານກີບ ແລະ ທຶນຈັດສັນພູມລຳເນົາບ່ອນທຳມາຫາກິນມີ 673 ລ້ານກີບ ແລະ ວ່າ ວຽກງານຈຸດສຸມຂອງການພັດທະນາຊົນນະບົດລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນປີນີ້ ແມ່ນສຸມໃສ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖ ານການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນ ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ຕະຫຼາດ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະເມືອງ ຢູ່ເຂດຈຸດສຸມຕ່າງໆ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມທຸກພາກ ສ່ວນໃນສັງຄົມ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍການດຶງການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ລາຍໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນກັບທີ່ ສຳລັບປີ 2023 ຫົ ວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ແຂວງອັດຕະປືມີຄອບຄົວພົ້ນທຸກແລ້ວ 18,962 ຄອບຄົວ ກວມເອົາ 62 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ ວັນທີ 3 ມົກກະລາທີ່ ຜ່ານມານີ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ມອບທີ່ດິນຂອງລັດ ພ້ອມໃບຕາດິນຈຳນວນ 51 ຕອນ ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 850 ເຮັກຕາ ແລະ 3,871 ຕາແມັດ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດສະຖານີລົດໄຟລາວຈີນແຕ່ລະ ແຫ່ງ ໃຫ້ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອເອົາໄວ້ໃຊ້ເປັນບ່ອນສຳລັບກໍ່ສ້າງໂຄງການຕ່າງໆ ໃນສະຖານີລົດໄຟລາວຈີນແຕ່ລະແຫ່ງ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມລາວພັດທະ ນາ ເມື່ອວັນທີ 15 ມົກກະລາທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອສອບຖາມລາຍລ ະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ສະດວກໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ຊາວບ້ານໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບສະຖານີລົດໄຟນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍເຊື່ອວ່າ ທີ່ດິນຂອງລັດຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດ ສະຖານີລົດໄຟລາວຈີນ ທີ່ມອບໃຫ້ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນັ້ນ ກໍໜ້າຈະເປັນທີ່ດິນເພື່ອສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ນັກລົງທຶນ ໂດຍສະເພາະນັກລົງທຶນຈີນເຂົ້າມາສຳປະທານ ເພື່ອກໍ່ສ້າງໂຄງ ການຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດສະຖານີລົດໄຟ ເປັນຕົ້ນ ສາງເກັບເຄື່ອງ ໂຮງແຮມ ເຮືອນພັກ ສູນການຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໃນວັນທີ 18 ມົກກະລານີ້ວ່າ ໂອ ໂຄງການນ່າ ເປັນຫ້າງສັບ ພະສິນຄ້າ ເປັນຕຶກ ເປັນອາຄານ ເປັນບ້ານພັກ ໂຮງແຮມໃຫຍ່ເດ ດິນທີ່ເຂົາເຈົ້າມອບໃຫ້ກັບ ເອີ ໂຄງການ ເພາະໂຕນີ້ມັນຢູ່ໃກ້ກັບດິນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານ ເຮົາຢູ່ຄົນລະຝັ່ງກັນລະຈະບໍ່ຖືກໂຄງການ ຊາວບ້ານຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ສະຖານີລົດໄຟແຂວງຫຼວງພະບາງ ກ່າວວ່າ ຈາກການທີ່ໄດ້ຍິນຂ່າວໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີແຜນຈະໃຊ້ທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດສະຖານີລົດໄຟຫຼວງພ ະບາງ ໃຫ້ກາຍເປັນເຂດສຳລັບການກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໃນສະຖານີລົດໄຟ ເປັນຕົ້ນ ໂຮງແຮມ ເຮືອນພັກ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ ແທນທີ່ ເຊິ່ງຈະກວມເອົາທີ່ດິນຂອງຊາວບ້ານໃກ້ຄຽງ ເພີ່ມຕື່ມ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ແມ່ນ ມີໝົດແຫຼະ ມີເຮືອນພັກ ໂຮງແຮມ ຣີສອດ ອີ່ຫຍັງຄົບວົງຈອນ ແຖວນັ້ນໃກ້ໆກັນແຫຼະ ເຂດດຽວກັນ ແຖວນັ້ນມີໂຄງການໝົດແຫຼະ ມັນມີສະຖານີຂົນສົ່ງສິນຄ້າເນາະ ທາງໜ້າຫັ້ນນ ະ ແຖວນັ້ນມັນຈະມີເກີດໃໝ່ຫຼາຍແຖວນັ້ນ ອັນແຖວນີ້ມັນຈະບໍ່ແມ່ນທີ່ໂຄງການຂອງລັດ ມັນຊິເປັນດິນບຸກຄົນ ແມ່ຄ້າທີ່ເປີດຮ້ານອາຫານຢູ່ໜ້າສະຖານີລົດໄຟຫຼວງພະບາງ ກ່າວວ່າ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ບໍລິເວນສະ ຖານີຫຼວງພະບາງກໍຍັງບໍ່ທັນມີໂຄງການກໍ່ສ້າງຫຍັງເພີ່ມຕື່ມ ມີພຽງແຕ່ຮ້ານອາຫານຈຳນວນ 8 ຮ້ານ ທີ່ເປັນຮ້ານແບບມຸງສັງກະສີ ທີ່ເປີດຂາຍຢູ່ດ້ານໜ້າສະຖານີລົດໄຟ ແລະ ພາຍໃນຕົວອາຄານໂດຍສານຂ ອງສະຖານີລົດໄຟ ກໍຍັງບໍ່ທັນມີຮ້ານຄ້າ ແລະ ຮ້ານອາຫານແບບຄົບວົງຈອນ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ
ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງຫຍັງເທື່ອ ທາງແຄມທາງຫຼວງພຸ້ນແທ້ມີ ເຂົາເຈົ້າສ້າງ ໜ້າສະຖານີແທ້ໆ ມັນຍັງບໍ່ສົມບູນເທື່ອ ເປັນຄືເກົ່າຫັ້ນແຫຼະ ມຸງສັງກະສີຫຍັງຊື່ໆ ສະຖານີບໍ່ມີຮ້ານອາຫານ ແຕ່ວ່າເຄື່ອງດື່ມ ພວກມີແຮງຫຍັ ງເຂົາເລົາ ສຳລັບທີ່ດິນໃນຂອບເຂດສະຖານີລົດໄຟລາວຈີນ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍເຂົ້າມາລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນຈີນນັ້ນ ກໍອາດຢູ່ແຕ່ສະຖານີລົດໄຟບາງແຫ່ງ ທີ່ມີຜູ້ໂດຍສານໜາແໜ້ນເທົ່ານັ້ນ ເປັນຕົ້ນ ຢູ່ສະຖານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະຖານີຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຖານີວັງວຽງ ສ່ວນຢູ່ສະຖານີລົດໄຟນ້ອຍໆ ທີ່ມີຜູ້ໂດຍສານບໍ່ຫຼາຍ ກໍອາດບໍ່ເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງນັກລົງທຶນຈີນ ແລະ ກໍຍັງບໍ່ທັນມີການກໍ່ສ້າງຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນ ຂອບເຂດສະຖານີເທື່ອ ດັ່ງຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບສະຖານີນາເຕີຍ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ຢູ່ນາເຕີຍນີ້ບໍ່ມີຄົນກິນນະ ຄືເກົ່າຄືເດີມຫັ້ນແຫຼະ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາໄປວຽງພຸ້ນລະ ເຂົາໄປເຮັດຢູ່ພຸ້ນ ຢູ່ນາເຕີ ຍນີ້ມັນບ່ອນນ້ອຍໆ ຄົນບໍ່ຫຼາຍ ບໍ່ມີໃຜມາລົງທຶນເຮັດຫຍັງນະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວຈີນຈຳກັດ ກ່າວວ່າ ສຳລັບທີ່ດິນໃນຈຳນວນລວມ 850 ເຮັກຕາ ແລະ 3,871 ຕາແມັດ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະໃຫ້ນັກ ລົງທຶນເຂົ້າມາສຳປະທານ ເພື່ອເຮັດໂຄງການຕ່າງໆເທື່ອ ຍັງຕ້ອງລໍຖ້າການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຈະໃຫ້ມີແຜນພັດທະນາແນວໃດຢູ່ຕອນດິນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຢູ່ບໍລິເວນສະຖານີລົດໄຟ ລາວຈີນ ສະຖານີຕ່າງໆ ກໍຍັງມີແຕ່ຜູ້ປະກອບການລາຍຍ່ອຍ ທີ່ມາເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແບບຊົ່ວຄາວ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ
ໂອ ອັນນີ້ແທ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຍິນເດ້ ບໍ່ໄດ້ຍິນເຂົາເຈົ້າເວົ້າຫຍັງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫຍັງ ດຽວນີ້ມັນມີແຕ່ວ່າມັນຈະເປັນຮ້ານນ້ອຍໆ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນຮ້ານທີ່ວ່າໃຫຍ່ ມັນແມ່ນເຂົາເຈົ້າຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປຫຍັງປະມານນັ້ນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ເມື່ອປີ 2022 ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວຈີນຈຳກັດ ໄດ້ເປີດປະມູນຈັດຊື້ໂຄງການເຊົ່າຮ້ານຄ້າ 165 ຮ້ານ ຢູ່ສະຖານີລົດໄຟລາວຈີນຫຼາຍແຫ່ງໃນລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຂາຍຊອງປະມູນຊອງລະ 2 ລ້ານກີບ ແລະ ເປີດກ ານປະມູນໄປແລ້ວ ໂດຍເປີດໂອກາດໃຫ້ທັງຜູ້ປະກອບການຄົນລາວ ແລະ ຄົນຈີນ ທີ່ມີເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ຫຼຸດ 1 ຕື້ກີບ ເຂົ້າມາຮ່ວມປະມູນດັ່ງກ່າວ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຢູ່ໃນອາຄານໂດຍສານຂອງສະຖານີລົ ດໄຟລາວຈີນຫຼາຍແຫ່ງ ກໍຍັງບໍ່ທັນມີຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ພາກັນເປີດເປັນຈຳນວນຫຼາຍແຕ່ຢ່າງໃດ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈົບໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນພາກຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຈັດມາສະເໜີ ທ່ານ
ປີ 2023 ມີຄະດີຄ້າມະນຸດເກີດຂຶ້ນ 24 ເລື່ອງ ໃນນັ້ນຈັບຜູ້ຖືກກ່າວຫາຊາວຈີນໄດ້ນຳດ້ວຍ ແລະ ຊ່ອຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໄດ້ອີກ 53 ຄົນ ໃນນັ້ນຖືກຕົວະໃຫ້ແຕ່ງດອງກັບຜູ້ຊາຍຈີນ ສຸພັດຕາ ມີລາຍ ງານມາສະເໜີທ່ານໃນລຳດັບຕໍ່ໄປ
ປີ 2023 ມີຄະດີຄ້າມະນຸດເກີດຂຶ້ນໃນວຽກງານຂອງຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ທັງໝົດ 24 ເລື່ອງ ໃນນັ້ນຈັບຜູ້ຖືກກ່າວຫາຊາວຈີນ ທີ່ປອມແປງເອກະສານທາງການລາວໃຫ້ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິ ງລາວອາຍຸບໍ່ເຖິງກະສຽນ 18 ປີໄດ້ນຳດ້ວຍ ແລະ ຊ່ອຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໄດ້ອີກ 53 ຄົນ ໃນນັ້ນເປັນເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວອາຍຸບໍ່ຮອດກະສຽນ 18 ປີ ຮຽນຈົບພຽງລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສ າຕອນຕົ້ນ ຫຼື ຕອນປາຍ ແລະ ມີຖານະທຸກຍາກ ຖືກຕົວະໃຫ້ແຕ່ງດອງກັບຜູ້ຊາຍຈີນ ຖືກຕົວະໄປເຮັດວຽກໄດ້ຄ່າຕອບແທນສູງຢູ່ໄທ ແລະ ສະໝັກໃຈໄປເຮັດວຽກເປັນສາວຂາຍບໍລິການທາງເພດຢູ່ໂຕເມືອງນ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວົ້າສະເພາະໃນສ່ວນຂອງວຽກງານຂອງຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ພົບວ່າ ປີ 2023 ມີຄະດີຄ້າມະນຸດເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 24 ເລື່ອງ ມີຜູ້ຖືກກ່າວຫາທັງໝົດ 65 ຄົນ ໃນນັ້ນເປັ ນຄົນຕ່າງປະເທດ 29 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ 53 ຄົນ ໃນນັ້ນເປັນເດັກນ້ອຍອາຍຸບໍ່ຮອດກະສຽນ 18 ປີ 38 ຄົນ ອີງຕາມຄວາມເວົ້າຂອງພົນຕີ ຄຳກິ່ງ ຜຸຍຫຼ້າມະນີວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດປະ ຈຳປີ 2023 ໃນວັນທີ 14 ເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຜູ້ທີ 1 ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີວ່າ ໃນຄະດີຄ້າມະນຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ມີຜູ້ຖືກກ່າວຫາເ ປັນຄົນຈີນຫຼາຍກວ່າໝູ່ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຊາຍຈີນເຂົ້າມາປະເທດລາວ ແລະ ຕົວະແຕ່ງດອງ ໃຫ້ຄ່າດອງ 70 ລ້ານເຖິງ 100 ລ້ານກີບ ພ້ອມປອມແປງເອກະສານທາງການລາວ ເປັນຕົ້ນ ສຳມະໂນຄົວ ບັດປະຈຳໂຕ ປ່ ຽນອາຍຸຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວຈາກອາຍຸ 14 ປີເປັນ 20 ປີ ແລະ ຕົວະວ່າຈະພາໄປແລ່ນເອກະສານແຕ່ງດອງຢູ່ຈີນ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວສະກັດກັ້ນກ່ອນຈະຂ້າມໄປຈີນຢູ່ເທິງລົດໄຟລາວຈີນໄດ້ກ່ອນ ຍ້ອນແນມ ເບິ່ງໜ້າຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວເບິ່ງອອກເລີຍວ່າ ໃບໜ້າຂອງລາວບໍ່ທັນຮອດອາຍຸກະສຽນ 18 ປີແນ່ນອນ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຕ່າງປະເທດນີ້ ສ່ວນຫຼາຍເປັນຄົນຈີນ ມາຕົວະຮັກ ອັນ ຕົວະແຕ່ງງານນະ ລັກສະນ ະແບບແຕ່ງງານແອບແຝງ ຄວາມໝາຍວ່າ ພໍ່ແມ່ພໍໃຈນະ ມັນຂັ້ນພື້ນຖານ ແຕ່ອີກໃນທາງດ້ານກົດໝາຍຫັ້ນວ່າມັນບໍ່ສອດຄ່ອງນະ ປອມອາຍຸເດັກຂຶ້ນ 18 ເປັນ 20 ປີ ອາຍຸອາດຈະຢູ່ 16 ປີ 14 ປີນະ ພາຍຫຼັງຂໍແລ້ວ ເຂົາກໍເ ຂົາວ່າຊິໄປແລກເອກະສານແຕ່ງດອງຖືກຕ້ອງຢູ່ຈີນເນາະ ແລ້ວກໍໄປຂຶ້ນສະຖານີລົດໄຟ ກວດພໍ້ກໍເບິ່ງເດັກຫັ້ນ ໂອ້ ບໍ່ສົມອາຍຸ ກໍແຈ້ງເຮົາເອົາມາ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຜູ້ທີ 2 ກ່າວເຖິງລາຍລະອຽດທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕັ້ງຂໍ້ຫາວ່າຄ້າມະນຸດນຳຄົນຈີນ ທັງໆທີ່ສະພາບໂຕຈິງເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວຍັງບໍ່ທັນຮອດຈີນ ແລະ ສະໝັກໃຈແຕ່ງດອງກັບຄົນຈີນ ກໍຍ້ອນວ່າຄົນຈີນມີພຶດຕິກຳການປອມແ ປງເອກະສານຂອງທາງການລາວ ອີກທັງເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວຍັງບໍ່ທັນຮອດອາຍຸກະສຽນ 18 ປີ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດຢູ່ຈີນ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຄົນຢູ່ຜົ້ງສາລີແມ່ນບໍ່ ມາຂໍກັນຢູ່ບ້ານຫ້ ວຍຫົງ ທັງໆທີ່ວ່າບໍ່ເປັນບ້ານຕົວເອງ ແລ້ວກໍບໍ່ເປັນບ້ານພີ່ບ້ານນ້ອງ ວ່າຫາເອົາມາຫາຈ້າງຂຶ້ນນຳຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ຢູ່ແຖວຫ້ວຍຫົງ ເພາະສະນັ້ນເອກະສານທັງໝົດມັນມັນເປັນການປອມ ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມປະຫວັດ ທີ່ຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວັນເດືອນປີເກີດ ຊື່ນາມສະກຸນຫຍັງຕ່າງໆ ແລ້ວເພາະສະນັ້ນທາງເຮົາມັນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ວ່າຈະໄປຖືກໄປຖືກຂູດຮີດໃນປາຍທາງເດ

ສຳລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດທີ່ຊ່ອຍມາໄດ້ 53 ຄົນ ໃນນັ້ນຍັງລວມຊ່ອຍເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວອາຍຸບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນ 18 ປີ ທີ່ມາເຮັດວຽກເປັນສາວຂາຍບໍລິການທາງເພດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຢູ່ຮ້ານບັນເທີງພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນຳດ້ວຍ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຕີລາຄາວ່າເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ຍ້ອນວ່າກົດໝາຍຄ້າມະນຸດລະບຸວ່າ ສະໝັກໃຈເຮັດວຽກເປັນສາວຂາຍ ບໍລິການທາງເພດ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ກໍຈະເຂົ້າຂ່າຍຄ້າມະນຸດ ຍ້ອນອາຍຸບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນ 18 ປີ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກອງປະຊຸມຜູ້ທີ 2 ຜູ້ດຽວກັບຂ້າງເທິງກ່າວວ່າ ຖືວ່າກໍລະນີໃດກໍຕາມ ຖືວ່າເດັກນ້ອຍພໍໃຈກໍ ກໍ ຜິດຄືເກົ່າ ຍ້ອນຫຍັງ ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ນັ້ນນະ ຜູ້ເຈົ້າຂອງກິດຈະການຕ້ອງກວດກາ ຕ້ອງກວດກາວ່າຄົນທີ່ເຈົ້າຈະເອົາມາເປັນໂສເພນີນະ ການເປັນໂສເພນີມັນກໍຜິດກົດໝາຍຢູ່ແລ້ວ ເອີ ເມື່ອຜິດກົດໝາຍຢູ່ ແລ້ວ ຍິ່ງເປັນເດັກອີກ ເຈົ້າຍິ່ງກວດກາອີກ ກໍຍິ່ງຜິດໜັກກວ່າເກົ່າອີກ ເພາະສະນັ້ນມັນມັນໜັກ ມັນຄວາມຜິດມັນຈະໜັກຂຶ້ນ ໜັກຂຶ້ນເລື້ອຍໆເນາະ ເຂົ້າໃຈ ເຈົ້າຊິວ່າບໍ່ຮູ້ຈັກ ເຂົາມາເອງເປັນໂສເພນີລ້າໆ ເຈົ້າ ກໍຍັງຜິດຢູ່ແລ້ວ ເພາະວ່າບ້ານເຮົານະ ການຄ້າໂສເພນີເນາະ ການເປັນໂສເພນີມັນຜິດກົດໝາຍແລ້ວ ການທີ່ວ່າ ແຕ່ວ່າການຄ້າໂສເພນີນະ ເປັນເດັກບໍ່ເຖິງກະສຽນ ມັນເຂົ້າຂ່າຍການຄ້າມະນຸດເດ້ບ້ານເ ຮົາ ລວມໄປເຖິງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດທີ່ຊ່ອຍມາໄດ້ 53 ຄົນ ໃນນັ້ນຍັງລວມເອົາເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວທີ່ອາຍຸບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນ 18 ປີ ຖືກຕົວະຈາກນາຍໜ້າວ່າຈະພາໄປເຮັດວຽກເປັນສາວຮ້າ ນ ໄດ້ຄ່າຕອບແທນສູງ ບໍ່ໄດ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດຢູ່ໄທນຳດ້ວຍ ແຕ່ພໍໄປຮອດໄທຜັດຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ

ສິບສາມປີນີ້ມັນກໍອັນນັ້ນລະເດ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ໃນປີ 2023 ໃນວຽກງານຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຂອງສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການ ຄ້າມະນຸດທັງໝົດ 135 ຄົນ ໃນນັ້ນເປັນຕ່າງປະເທດ 8 ຄົນ ອີງຕາມຄວາມເວົ້າຂອງພົນຕີ ຄຳກິ່ງ ຜຸຍຫຼ້າມະນີວົງ ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຂ້າງຕົ້ນ ໂດຍວຽກງານການສຸມໃສ່ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ອຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາ ະຮ້າຍ ແລະ ກຸ່ມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ ຈະຊ່ອຍເຫຼືອສະຖານທີ່ພັກເຊົາປອດໄພຊົ່ວຄາວ ອາຫານ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍອັນຈຳເປັນ ການບຳບັດຟື້ນຟູທາງດ້ານແນວຄິດຈິດໃຈ ດ້ານກົດໝາຍ ການສຶກ ສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່າວວ່າ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ພວກເຂົາຈະຖືວ່າເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຢູ່ປະເທດລາວເນາະ ເຊິ່ງມີຫຼາຍ ອັນເຮົາ ມີຫຼາຍຄົນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ອັນນ່າຄົນ ດ້ານເນາະ ເອົາການກິນຢູ່ພັກເຊົາ ແລ້ວກໍກະດ້ານການແກ້ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ກຸ່ມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດທີ່ເຂົ້າມາບຳບັດຟື້ນ ຟູຢູ່ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທັງໝົດ 135 ຄົນນັ້ນ ມີແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ທັນຮອດອາຍຸກະສຽນ 18 ປີ ຈາກເມືອງທ່າໂທມ ແຂວງໄຊສົມບູນ ທັງໝົດ 6 ຄົນ ພາຍຫຼັງເປັນຜູ້ເຄາະຮ້ າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ຄ້າໂສເພນີ ຢູ່ສະຖານບັນເທີງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງການແມ່ຍິງແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ເມືອງທ່າໂທມ ກໍໄດ້ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ບຳບັດຈິດໃຈ ກ່ອນສົ່ງພວກເຂົາເ ຈົ້າກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວຢ່າງປອດໄພ ພ້ອມຕິດຕາມພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ ແຕ່ວ່າເລື່ອງສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໄປຝຶກອົບຮົມອາຊີບ ເພື່ອໃຫ້ມີອາຊີບຢູ່ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໄ ປເທື່ອ ຍ້ອນພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງເປັນພື້ນທີ່ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຄີຍຖືກຄ້າມະນຸດ ຄ້າໂສເພນີ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງໄຊສົມບູນເຄີຍກ່າວຕໍ່ວິທະ ຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ກໍໄດ້ ອັນນ່າ ເຮັດວຽກງານສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແຫຼະ ໃຫ້ ບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປເຮັດແບບນັ້ນຕື່ມແຫຼະ ພວກເຮົາກໍໄດ້ມີການ ອ່າ ທີ່ເອົາເຂົາເຈົ້າໄປຝຶກອົ ບຮົມຫັ້ນແຫຼະ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ສະດວກໄປ ຄວາມພ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນສະດວກປານໃດ ອາດຈະຄິດວ່າຢ້ານໄປວຽງແລ້ວຢ້ານ ຖືກອີກກໍຢາກໄປຫາທິດແລ້ວນີ້ ພວກເຮົາໄປຖາມຂໍ້ມູນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າ ກະວ່າຢູ່ບ້ານຫັ້ນແຫຼະ ແລ້ວກະໄປໃຫ້ໄປສວນນຳພໍ່ແມ່ປົກກະຕິ ເຂົາເຈົ້າຊ່ອຍວຽກພໍ່ແມ່ຢູ່ບ້ານ ສຳລັບປີ 2022 ມີຄະດີຄ້າມະນຸດເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 11 ເລື່ອງ ມີຜູ້ຖືກກ່າວຫາທັງໝົດ 16 ຄົນ ໃນນັ້ນເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ 1 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 21 ຄົນ ໃນນັ້ນເປັນເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ 11 ຄົນ ອີງຕາມຄວາມເວົ້າຂອງພົນຕີ ຄຳກິ່ງ ຜຸຍຫຼ້າມະນີວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ຮ ອງປະທານຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດປະຈຳປີ 2023 ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຈະເຫັນວ່າເມື່ອທຽບຄ ະດີຄ້າມະນຸດໃນປີ 2022 ຜ່ານມາ ຈະພົບວ່າປີ 2023 ມີຄະດີຄ້າມະນຸດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 24 ເລື່ອງ ຂະນະທີ່ປີ 2022 ມີຄະດີຄ້າມະນຸດ 11 ເລື່ອງ ເປັນເຊັ່ນນີ້ກໍຍ້ອນວ່າ ຂະບວນການຄ້າມະນຸດປ່ຽນວິທີການຕົວະຍົວະເອົາເດັກນ້ອຍ ແມ່ຍິງລາວທີ່ມີອາຍຸບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນ 18 ປີ ໄປເປັນເມຍຢູ່ຈີນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຜູ້ທີ 2 ຜູ້ດຽວກັບຂ້າງເທິງກ່າວວ່າ ເຂົາແກ້ໄຂໄປຈັ່ງຊີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ນະ ເຂົາຈະມີວິທີການແບບເ ໜືອກວ່າເຮົາອີກໄປເລື້ອຍໆ ແຕ່ເຮົາເຮົາກໍນຳໄປເລື້ອຍໆ ເພາະວ່າເຮົາເຫັນມັນເກີດແລ້ວເຮົາແກ້ ສ່ວນໃຫຍ່ການທີ່ວ່າສະກັດກັ້ນຫ້າມໄວ້ກ່ອນນີ້ນະ ເຮົາກໍຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີປານເທົ່າໃດ ວ່າແລະແລ້ວ ຄືຕົ ວຢ່າງວ່າ ເອົາການແຕ່ງງານແອບແຝງ ເມື່ອກ່ອນນະ ເຂົາມາຊື້ເອົາແມ່ນບໍ່ ເອົາເງິນໄປໃຫ້ 100 ລ້ານ 30 ລ້ານ 50 ລ້ານ ແບບໃນນັ້ນນະ ເອົາເງິນໄປໂປະໃຫ້ ບາງຄົນແທບບໍ່ເຫັນ ເຂົາບໍ່ບັນທຶກແລ້ວ ເອົາຜູ້ສາວຂຶ້ ນລົດໄປເລີຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮົາກໍສະກັດກັ້ນເນາະ ເຮົາກໍຈັບດຳເນີນຄະດີຕ່າງໆ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກອງປະຊຸມບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດປະຈຳປີ 2023 ແລະ ເວົ້າສະເພາະຄະດີຄ້າມະນຸດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍມີຄະດີຄ້າມະນຸດພ້ອມຈະດຳເນີ ນຄະດີໃນປີ 2024 ເຖິງ 8 ເລື່ອງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ທັງຄົນລາວ ຄົນຫວຽດນາມ ແລະ ຄົນຈີນ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ນຳໂຕເຂົ້າມາດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍຕໍ່ໄປ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຜູ້ທີ 1 ຜູ້ດຽວກັບຂ້ າງເທິງກ່າວວ່າ 8 ເລື່ອງນະ ມັນຈະມີທັງຄົນລາວ ຄົນຫວຽດ ຄົນຈີນນະ ອ່າ ຄົນລາວກໍເປັນໃນນັ້ນນະ ຮູບການກັບລັກສະນະຮູບການຂາຍ ຂາຍປະເວນີເນາະ ຂອງຄົນອື່ນນະ ແຕ່ເປັນເດັກອາຍຸຕ່ຳນະ ອີງໃສ່ກົ ດໝາຍເຮົາກໍຖືວ່າເປັນຄ້າມະນຸດ ຄົນຫວຽດຄືກັນ ຄົນຈີນກໍມີແຕ່ຄືລັກສະນະທີ່ຕົວະແຕ່ງດອງອັນນະ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນວັນທີ 14 ເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ກຳມະການກົມກ ານເມືອງສູນກາງພັກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ປກສ ປະທານຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດແຕ່ລະຂັ້ນ ສຸມໃສ່ແຜນ ງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 9 ຂໍ້ສຳຄັນ ປະກອບດ້ວຍການສຸມໃສ່ວຽກງານໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດ ວຽກງານກວດກາການເຂົ້າອອກປະເທດຢູ່ບັນດາຊາຍແດນ ແລະ ກຸ່ມ ສ່ຽງຢູ່ພື້ນທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມ ສືບຕໍ່ດຳເນີນຄະດີຜູ້ກະທຳຜິດໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ເດັດຂາດ ສືບຕໍ່ສັງລວມສະຖິຕິຄະດີຄ້າມະນຸດ ພ້ອມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ລວມເຖິງພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃຫ້ທ່ວງທັນ ແລະ ອື່ນໆ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີທ່ານໄປນັ້ນ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ປາໃນນ້ຳງາ ແຂວງຫົວພັນຕາຍຫຼາຍ ອາດຈະເປັນຍ້ອ ນຟາມລ້ຽງໝູຂອງຈີນປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນລົງມາໃສ່ ລາວເປີດປີທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຍັງບໍ່ສະດວກ ປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປືຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທຸກຍາກຍ້ອນເງິນເຟີ້ ແລະ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງ ມອບດິ ນລັດເຂດສະຖານີລົດໄຟລາວຈີນແຕ່ລະແຫ່ງ ໃຫ້ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງຄຸ້ມຄອງ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກ ເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງ 6 ໂມງຫາ 7 ໂມ ງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍການພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ໄມຊູລີ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ຂໍຄວາມສຸກສະຫວັດດີ ຈົ່ງມີແດ່ທຸກໆທ່ານ ສະບ າຍດີ